SBS Radio ລາວ ໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ປະເທດອົດສະຕຣາລີ ໃນວັນພະຫັດທີ 3 ມິຖຸນາ 2021 ຄືໃນມື້ວານນີ້ເອງ ມີການຕິດແປດກັນເປັນໂຄວິດ-19 ໃນທ້ອງຖິ່ນເອງ 3 ຄົນ ເມື່ອມີການຜ່ອນຜັນກົດເກນການຕ້ອງຫ້າມກ່ຽວກັບໂຄວິ ດ-19 ສຳລັບເຂດນອກເມລເບີນ ທີ່ຮຽກກັນວ່າ Regional Victoria ລັດຖະບານອົດສະເຕຣເລຍກຳລັງໃຫ້ເງິນໃຫ້ຄຳຊົ່ວຄາວ ຄືເງິນ COVID Disaster ແກ່ຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ທີ່ມີສິດໄດ້ຮັບມັນໃນໄລຍະລັອກດາວໃນລັດວິກຕໍເຣຍຄັ້ງທີ 4 ທ າງການລັດວິກຕໍເຣຍຊອກພົບເຫັນ 3 ຄົນ ທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ຈາກການຕິດແປດກັນເອງໃນທ້ອງຖິ່ນ ທັງສາມນັ້ນເປັນຄົນໃກ້ຊິດກັນ ຂອງຄົນທີ່ຮູ້ວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ການຕິດແປດເປັນໂຄວິດ-19 ໃໝ່ນັ້ນ ຄົນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ຢູ່ກິນ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ Arcare Maidstone ທີ່ຮູ້ກັນວ່າເປັນໂຄວິດ-19 ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນພຸດທີ 2 ມິຖຸນາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ ຄຸ້ມ Maidstone ເປັນຄຸ້ມໜຶ່ງ ຂອງພາກຕາເວັນຕົກຂອງນະຄອນເມລເບີນ ສາດສະດາຈານ ອາແລນ ເ ຈງ ຮອງຜູ້ນຳພະນັກງານສາທາລະນະສຸກລັດວິກຕໍເຣຍ ເວົ້າວ່າ ທັງສາມນັ້ນແຍກໂຕຄວາຣັນທີນ ຢູ່ໃນທຸກໄລຍະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເປັນພະຍາດນັ້ນ
ການຕ້ອງຫ້າມໃໝ່ສຳລັບເຂດນອກເມລເບີນ ຄື Regional Victoria ເລີ່ມຂຶ້ນແລ້ວ ເມື່ອທີ່ເມລເບີນ ກໍລັອກດາວອີກດ້ວຍ ລັອກດາວທັງສອງນີ້ຍືດຍາວເຖິງ 7 ມື້ 7 ວັນ ຄືຮອດ 23 ໂມງ 59 ນາທີ ຂອງວັນພະຫັດທີ 10 ມິຖຸນາ 2021 ຄົນທີ່ຢູ່ກິນຢູ່ ເຂດນອກຂອງເມລເບີນ ຄືນອກນະຄອນເມລເບີນ ແລະ ຄຸ້ມຕ່າງໆຂອງເມລເບີນ ສາມາດອອກບ້ານອອກທີ່ສຳລັບເຫດຜົນຕ່າງໆໃດກໍໄດ້ ແຕ່ວັນສຸກທີ 4 ມິຖຸນາ 2021 ເປັນຕົ້ນມາ ແຕ່ຈະໄປຍັງນະຄອນເມລເບີນ ບໍ່ໄດ້ ແລະ ຈະໄປໄກປານໃດກໍໄດ້ ແລະ ເຕົ້າໂຮມກັນໄດ້ຢູ່ນອກເຄຫະສະຖານເຖິງ 10 ຄົນ ສຳລັບການຕ້ອງຫ້າມໃໝ່ 7 ມື້ 7 ວັນ ສຳລັບລັດວິກຕໍເຣຍ ຖ້າຫາກວ່າຢາກຮູ້ເພີ່ມ ກໍໃຫ້ກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງຢູ່ທີ່ sbs.com.au ຂີດທັບລ າວ ຫຼື facebook.com ຂີດທັບ sbs ລາວ ທ່ານ James Merlino

ຢາກຕ້ອງການໃຫ້ຄົນທັງຫຼາຍຂອງເມລເບີນຈົ່ງລະມັດລະວັງ ພາຍໃຕ້ນະໂຍບາຍອັນສັບສົນທີ່ມີຈຸດປະສົງຊົດຊ່ວຍຄົນໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ແມ່ນວ່າບັດນີ້ ຄົນວິກຕໍເຣຍທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການທີ່ສູນເສຍລາຍໄດ້ ຍ້ອນລັອກດາວໃນລັດວິກຕໍເຣຍ ສາມາດໄດ້ຮັບເງິນໄດ້ຮັບຄຳ 500 ໂດລາຕໍ່ສັບປະດາ ນີ້ຖືກບັນຍັດໃສ່ທຸກຂະແໜງຂອງປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ທີ່ກຳນົດໄວ້ວ່າເປັນບ່ອນຮ້ອນວົນ hot spot ກ່ຽວກັບໂຄວິດ-19 ຫຼື ຖືກລັອ ກດາວໄວ້ຍ້ອນໂຄວິດ-19 ຫຼາຍກວ່າ 7 ມື້ 7 ວັນ ຄົນທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການບາງເວລາ ຄືເຮັດວຽກ casual work ເຖິງຫຼາຍກວ່າ 20 ຊົ່ວໂມງຕໍ່ສັບປະດາ ຈະໄດ້ຮັບເງິນ 500 ໂດລາ

ຂ່າວຈາກ ABC ຂອງຄືນວານນີ້ ຖະແຫຼງວ່າສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວຄົງແມ່ນຢູ່ທີ່ Avalon ຂອງຂົງເຂດ Geelong ທີ່ບໍ່ໄກຫ່າງຈາກນະຄອນແມລເບີນປານໃດ ໃນລັດ New South Wales ທາງການສາທາລະນະສຸກເວົ້າວ່າ ພວກເພິ່ນຕິດຕໍ່ກັບຫຼາຍກ ວ່າ 500 ຄົນທີ່ເຄີຍໄປບ່ອນທີ່ມີພະຍາດໂຄວິດ-19 ຍ້ອນທີ່ຄອບຄົວໜຶ່ງຂອງແມລເບີນທີ່ເປັນໂຄວິດ-19 ໄປຢ້ຽມຢາມພາກໃຕ້ຕ່າງໆຂອງລັດ New South Wales

ກໍຕໍ່ຍືດຍາວອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ຄົນຢູ່ບ້ານຢູ່ເຮືອນ ສຳລັບຄົນທີ່ໄດ້ໄປຍັງລັດວິກຕໍເຣຍ ສຳລັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 27 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້ແມ່ນຕໍ່ຄຳສັ່ງດັ່ງກ່າວອອກ 7 ມື້ ລັດ South Australia ຈະເລີ່ມສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ເ ຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ໂດຍມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນໃຍກັບໂຄງການສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຂອງລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊ ອບການສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ແກ່ຄົນໃນສະຖານທີ່ການດູແລຄົນແກ່ຊະລາ ແລະ ໃນສັບປະດານີ້ ລັດຖະບານອົດສະຕຣາເລຍຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເພິ່ນບໍ່ຮູ້ວ່າພະນັກງານນັ້ນຖືກສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ໄປແລ້ວຈັກຄົນ Peter Marshall ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ South Australia ເວົ້າວ່າ ໃຜໆທີ່ເຮັດວຽກເຮັດການຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຢູ່ກິນຕ່າງໆໃນລັດ South Australia ບັດນີ້ຈະມີສິດຖືກສັກຢາວັກຊີນໂຄວິດ-19 ຍີ່ຫໍ້ Pfizer ໃຫ້ ຢູ່ຕາມສູນກາງສັກຢຸກສັກຢາວັກຊີນໂຄ ວິດ-19 ຕ່າງໆ ສຳລັບດ້ານສຸຂະພາບ ແລະ ການຄ້ຳຈູນທີ່ມີໄວ້ບໍລິການສຳລັບວິກິດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບ Coronavirus ຊຸມຊົນຂອງທ່ານ ການສົນທະນາຂອງທ່ານ SBS ລາວ